ئەسسالامۇئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن يىگىرمىنچى ئاپرېل چارشەنبە ئاڭلىتىلىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىئوسى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى. بۈگۈنكى بىر سائەتلىك رادىئو پروگراممىمىزنىڭ رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە. بۈگۈن ئاڭلىغۇچىلىرىمىز دىققىتىگە ئاۋال دۇنيا ۋەزىيىتى بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك

خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ يىگىرمىنچى ئاپرېلدىكى خەۋەرگە قارىغاندا خىتاي دائىرىلىرى ئومماننىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى ئەلچىخانا خادىملىرى سودىگەرلىرى ۋە مۇخبىرلىرىنى ۋىدىيولۇق سۆھبەتكە تەكلىپ قىلىپ ئۇيغۇر رايونىنى ئېكران ئارقىلىق ساياھەت قىلدۇرغان ھەمدە ئۇلارغا ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئۆز ئېتىقادى بويىچە خاتىرجەم ئەركىن باياشات ياشاۋاتقانلىقىنى كۆرسەتكەن

خەۋەردە ئېيتىلىشىچە ئومماننىڭ خىتايدىكى باش ئەلچىسى ناسىر ئەبۇ سەيىد بۇ پائالىيەتتىن كېيىن تەسىراتىنى سۆزلەپ ئۆزىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئەرەب ئەلچىلىرى ئۆمىكى بىلەن بىرلىكتە ئۈرۈمچى قەشقەر ئاقسۇ قاتارلىق جايلارنى زىيارەت قىلغانلىقى جەمئىيەتنىڭ مۇقىم خەلق تۇرمۇشىنىڭ پاراۋان ئىكەنلىكىنى كۆرگەنلىكىنى ئېيتقان كۆزەتچىلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئاۋۋال ئەرەب ئەلچىلىرىنى ئۇيغۇر رايونىدا ئويناتقان ئاندىن ئۇلارغا تەشۋىقاتىنى باشلىغان ئۆتكەندە مىسىر سۈرىيە پەلەستىن ئەلچىلىرىگە تەشۋىقات ئېلىپ بارغان بولسا بۇ قېتىم ئوممان ئەلچىسىنى نىشانغا ئالغان خىتاينىڭ رامىزان ئېيى مەزگىلىدە بۇنداق كۆزبويامچىلىقنى داۋاملاشتۇرۇشى

لىندا توماس خانىم بۇ ھەقتە توىتتېرغا ئۇچۇر يوللاپ، مەن خىتايدا تۇتقۇندا تۇرۇۋاتقان دوختۇر گۈلشەن ئابباسنىڭ ئائىلە ئەزالىرى بىلەن كۆرۈشتۈم. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى گۈلشەن ئابباسنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە ئۇنىڭ قويۇپ بېرىلىشى ئۈچۈن داۋاملىق بېسىم قىلىشى، خىتاينىڭ ئۇيغۇر ۋە باشقا ئېتىقادچى ئاممىغا سېلىۋاتقان

ئوچۇق ئاشكارا چەكلىمىسىز بولۇشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىگەن. ئون توققۇزىنچى ئاپرېل ئامېرىكا بىرلەشمە ئاگېنتلىقىدا ئېلان قىلىنغان بىر ماقالىدە تەھلىل قىلىنىشىچە روسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلغان ئەسكەرلىرىنىڭ تالاپەتكە ئۇچراپ قايتا رەتكە سېلىنىشى قارا دېڭىزدىكى ئۇرۇش پاراخوتىنىڭ چۆكتۈرۈۋېتىلىشى قاتارلىق بىر قاتار مەغلۇبىيەتلەر روسىيەنىڭ ئاجىزلىقىنى ئاشكارىلاپ خىتاينىمۇ ئۆزىنىڭ ھەربىي كۈچىنى قايتا دەڭسەشكە مەجبۇرلىغان ماقالىدە مۇنداق دېيىلگەن: خىتايمۇ روسىيەگە ئوخشاش ئۆزىنىڭ ھەربىي كۈچىنى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىغا تەقلىد قىلغان ئاساستا شەكىللەندۈرگەن. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، شى جىنپىڭ قاتارلىق خىتاي رەھبەرلىرى رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلغاندىن كېيىن ئاشكارىلانغان ئاجىزلىقىنى ئىنچىكە تەھلىل قىلماقتا. چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتى ئازادلىق ئارمىيەسىنى ئىشقا سېلىپ، تەيۋەننى ئۆزىگە قوشۇۋالماقچى بولسا، بۇ ئاجىزلىقلاردىن ساۋاق ئورنىدا پايدىلىنىشى مۇمكىن. ئون نەچچە يىلدىن بېرى روسىيە ئارمىيەسى بىر قاتار ئىسلاھات ۋە زامانىۋىلىشىش قۇرۇلۇشىدىن كېيىن گرۇزىيە چېچەنىستان سۇرىيە ئۇرۇشلىرىدا غەلىبە قازانغان ۋە قىرىمنى يۇتۇۋالغان بولسىمۇ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدا ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقىنى ئاشكارىلىغان مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي ئارمىيەسى بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلدىن بۇيان تۈزۈك جەڭ قىلىپ باقمىغان بولۇپ رۇسىيەگە قارىغاندا جەڭ قىلىش تەجرىبىسى ئاز ئىكەن خىتاي ئەسكەرلىرىنىڭ جەڭگىۋارلىقىمۇ تۆۋەن بولۇپ خىتاي پۇقرالىرى يالغۇز پەرزەنتىنى ئۆلۈمگە يولغا سېلىشنى خالىمايدىكەن خىتاينىڭ جەڭ قوراللىرىمۇ رۇسىيەنىڭكىدىن ئانچە پەرقلەنمەيدىغان كونا قوراللار بولۇپ زامانىۋىلىشىش دەرىجىسىنى يۇقىرى دېگىلى بولمايدىكەن بۇنداق بىر ئارمىيىنىڭ مۇرەككەپ جەڭ ۋەزىيىتىدە غالىپ چىقالىشى تەس ئىكەن

مىشېل باچلېت خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ زىيارەتنى كونترول قىلىۋېلىشىغا، نەتىجىدە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتى ۋە باشقا قەبىھ جىنايەتلەرنىڭ قۇربانى بولغانلارنىڭ ئۈمىدىنى يوق قىلىۋېتىشىگە يول قويماسلىقى كېرەك مىشېل باچلېت ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىل توققۇزىنچى ئايدا ئۇيغۇر رايونىنى چەكلىمىسىز زىيارەت قىلىشقا تىرىشىۋاتقانلىقىنى ئېلان قىلغان بولسىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇنىڭ زىيارىتىنى كەينىگە سۈرۈپ كەلگەنىدى

ئاكتىپ كۆرۈشۈشكە خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن بىللە ئورۇنلاشتۇرغان پائالىيەتلەردە ئوچۇق ئاشكارا بولۇشقا چەكلىمىسىز زىيارەت قىلىشنىڭ ئەڭ تۆۋەن ئۆلچىمىنى قانائەتلەندۈرۈشكە چاقىرغان مىشېل باچلېت ئەگەر كېلەر ئايدا خىتاينى زىيارەت قىلىپ قالسا ئىككى مىڭ بەشىنچى يىلدىن بۇيان خىتاينى تۇنجى زىيارەت قىلغان كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى بولۇپ قالىدىكەن سوفىي رىچاردسون خانىم بۇ توغرۇلۇق مۇنداق دېگەن ئالىي كومىسسار مىشېل باچلېت خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئەھۋالىنى ياخشىلاش ئۈچۈن كۈچلۈك پىلان تۈزمىسە ئۇنىڭ زىيارىتى زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىلارغا ئەمەس زۇلۇم قىلغۇچىلارغا پايدىلىق بولۇپ قالىدۇ ئۇ ئازاب چېكىۋاتقانلارنى ئۈمىدسىزلەندۈرىدىغان شەخس ئەمەس بەلكى خىتاي ھۆكۈمىتىگە مەردانىلىق بىلەن تاقابىل تۇرالايدىغان شەخس بولۇشى كېرەك.
شىنجاڭ گېزىتى خىتايچە تورىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا خوتەن ۋىلايىتى گۇاڭدۇڭ سودا تىجارىتى مۇلازىمەت تورىنى باشقۇرۇۋاتقان خۇاخاۋ مەدەنىيەت پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتى بىلەن ھەمكارلىق كېلىشىمى ئىمزالىغان كېلىشىم بويىچە گۇاڭدۇڭ سودا تىجارىتى مۇلازىمەت تورى خوتەن قاشتېشى ۋە خوتەن چىلىنىنى تونۇشتۇرۇپ سېتىش سۇپىسى بىلەن تەمىنلەپلا قالماي خوتەن ساياھەتچىلىكىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە خوتەنگە مەبلەغ چاقىرىش ساھەلىرىدىمۇ خوتەن ۋىلايىتى بىلەن ھەمكارلىشىدىكەن ئىككى تەرەپ يەنە خوتەننىڭ ئەۋزەل تەبىئىي بايلىقىدىن پايدىلىنىپ خوتەن كوئېنلۇن ساياھەتچىلىكى خوتەن مېۋىلىرى مول ھوسۇل پەسلى تېمىسىدا پائالىيەت ئۇيۇشتۇرۇشنى پىلانلىغان خۇاخاۋ مەدەنىيەت پەن تېخنىكا شىركىتىنىڭ دىرېكتورى لۇ شياۋخۇڭ ئۆزىدىكى تېخنىكا ئەۋزەللىكى ۋە شىركەتنىڭ كوللېكتىپ كۈچىدىن پايدىلىنىپ خوتەننىڭ تەبىئىي بايلىقلىرىنى تونۇشتۇرۇش خېرىدار چاقىرىش ۋە خوتەن ۋىلايىتىنىڭ ئەۋزەل كەسىپلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈنمۇ كۈچ چىقىرىدىغانلىقىنى خوتەننىڭ ئەلا مەھسۇلاتلىرىنى ئىچكىرى خىتايغا ۋە خەلقئاراغا تونۇتىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن

گۇاڭدۇڭ سودا تىجارىتى مۇلازىمەت سۇپىسى ئۇيغۇر دىيارىدىكى تەبىئىي بايلىقلارنى تونۇشتۇرۇپ تېخىمۇ كۆپ خىتاي كارخانىچىلىرى ۋە سودىگەرلىرىنى ئۇيغۇر رايونىغا جەلپ قىلىشنى كۆزلەيدىغان تەشۋىقات كۆزنىكى بولۇپ تېخىمۇ كۆپ خىتاي پۇقرالىرىنى ئۇيغۇر رايونىغا بېرىپ بايلىق توپلاشقا ھۆكۈمەتكە ماسلىشىپ ئۇ رايوندىكى خەلققە تەۋە بولغان تەبىئىي بايلىقلارنى تالان تاراج قىلىشقا ماسلىشىش رولىنى ئوينايدىكەن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ بىر قوللۇق باشقۇرۇشى بىلەن يولغا قويۇلغان يۇقۇمنى يوقىتىپ نۆلگە چۈشۈرۈش تەدبىرى شاڭخەيدە زور كۆلەمدە ئاچارچىلىق ۋە مالىمانچىلىق پەيدا قىلغاندىن كېيىن، خىتاي خەلقى خىتاي دۆلەت شېئىرىنى توۋلاپ قارشىلىققا ئۆتكەن. قوزغال، قۇل بولۇشنى خالىمىغانلار. ئامېرىكىدا چىقىدىغان ھەپتىلىك خەۋەرلەر ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان ماقالىدە كۆرسىتىلىشىچە، خىتاي دۆلەت مارشىنىڭ بۇ جۈملىسى شاڭخەي ۋە باشقا شەھەرلەردىكى خىتايلارنىڭ ئومۇمىي خورىغا ئايلانغان بولۇپ، خىتاي خەلقىنىڭ يۇقۇم سىياسىتىگە بولغان غەزەپ نەپرىتىنى بىلدۈرۈشنىڭ ئەڭ ياخشى شوئارىغا ئايلانغان. خىتاي دائىرىلىرى بۇنى جەمئىيەت قالايمىقانچىلىقى دەپ قاراپ دۆلەت مارشىنى ئوقۇش ۋە توردا تارقىتىشنى قاتتىق تەكشۈرۈشكە باشلىغان. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى تۆتىنچى ئاينىڭ ئون توققۇزىنچى كۈنىگىچە خىتاينىڭ ئاساسلىق ئىجتىمائىي ئالاقە تورلىرىدا قوزغال قۇل بولۇشنى خالىمىغانلار دېگەن جۈملىلەر چىقىرىۋېتىلگەن بولۇپ مۇناسىۋەتلىك قانۇن نىزاملار بويىچە بۇ بەت تاقالدى دېگەن خەتلەر كۆرۈنگەن خىتاينىڭ بۇ خىل سەزگۈر نەرسىلەرنى چەكلىۋېتىشى دائىم كۆرۈلىدىغان ئىش بولۇپ روسىيە ئۇكرائىناغا ھۇجۇم قىلغان كۈنلەردىمۇ خىتاي تاراتقۇلىرى پەقەت روسىيەگە يان باسىدىغان پىكىرلەرگە ئورۇن بېرىپ باشقىلارنى چەكلىگەن ئانالىزچىلارنىڭ قارىشىچە خىتاي ھۆكۈمىتى جامائەت پىكرىنى قاتتىق كونترول قىلغان ئەھۋالدا خىتاي پۇقرالىرى يېڭى ئىجادىي ئۇسۇل بىلەن ئۆز نارازىلىقىنى بىلدۈرۈشكە ئۇرۇنۇپ كەلگەن خىتاي تور ساقچىلىرى دائىم شى جىنپىڭ قاتارلىق ئەمەلدارلارنىڭ شەخسىي تۇرمۇشى پارىخورلۇق چىرىكلىك تيەنئەنمېن ۋەقەسى دېگەندەك مەسىلىلەرگە چېتىلىدىغان گەپ سۆزلەرنى قاتتىق تەكشۈرۈپ جازالاپ تۇرىدىكەن. بۇ قېتىم خىتاي ھۆكۈمىتى دۆلەت مارشىدىن چاتاق تاپالمىسىمۇ، ئۇنى سۇيىستېمال قىلىنغان، مەقسەت بۇرمىلانغان دەپ قاراپ چەكلىگەن.

غۇلجا شەھەر توققۇزىنچى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ مۇدىرى دىلمۇرات ئابدۇرېھىمنىڭ بۇلتۇر يىل ئوتتۇرىدىن باشلاپ ئىز دېرىكى غايىپ بولغانلىقىنى ئىنكاس قىلدى. ئىنكاستا دېيىلىشىچە، دىلمۇراتنىڭ غۇلجا شەھەر دۆڭمەھەللىدە ئولتۇرۇشلۇق ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ئۇنىڭ ئاقىۋىتى ھەققىدە دوست ۋە قولۇم قوشنىلىرىغا ھېچقانداق مەلۇمات بەرمىگەن. بۇنىڭغا ئاساسەن، كىشىلەر دىلمۇراتنىڭ ساقچىلار تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغانلىقى ۋە ئائىلىسىنىڭ ئەھۋالنى جەمئىيەتكە ئاشكارىلىماسلىق ھەققىدە ئاگاھلاندۇرۇلغانلىقىنى تەخمىن قىلىشقان. بىز دىلمۇراتنىڭ ئەھۋالىنى ئېنىقلاش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ئىلى ئوبلاستلىق مائارىپ ئىدارىسىغا تېلېفون قىلدۇق. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان خادىم دىلمۇرات ئابدۇرېھىمنىڭ ئاقىۋىتى ھەققىدە ئۆزىنىڭ ئېنىق مەلۇماتى يوقلۇقىنى بايان قىلدى. ئەمما ئۇنىڭ تۇتقۇندا ئىكەنلىكىنى رەت قىلمىدى.
ئىنكاس قىلىنىشىچە، دىلمۇرات ئابدۇرېھىم مىڭ توققۇز يۈز توقسەنىنچى يىلى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تارىخ فاكۇلتېتىنى پۈتتۈرگەن بولۇپ، ئۇ ئاۋۋال غۇلجا شەھەرلىك يەتتىنچى ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇتقۇچى بولغان. ئۇنىڭدىن كېيىن شەھەرلىك ئۈچىنچى، سەككىزىنچى ۋە توققۇزىنچى ئوتتۇرا مەكتەپلەردە مۇدىر بولۇپ ۋەزىپە ئۆتىگەن. تېلېفونىمىزنى قوبۇل قىلغان ئۈچىنچى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ نۆۋەتچى خادىمى دىلمۇرات ئابدۇرېھىمنىڭ ئىلگىرى بۇ مەكتەپتە ئىشلىگەنلىكى،
ۋەي نىخاۋ، دىسەن جۇڭشۆ ما؟ دە. دىلمۇرات زەي بۇ زەي، دىلمۇرات ئابدۇرېھىم.
ئەمما خېلى يىللار بۇرۇن باشقا مەكتەپكە يۆتكىلىپ كەتكەنلىكىنى بايان قىلدى.
بۇ خادىم دىلمۇراتنىڭ نۆۋەتتە تۇتقۇندا ئىكەنلىكىدىن خەۋىرى بارلىقىنى تىلغا ئالدى.
ئەمما تۇتۇلۇش سەۋەبى ۋە تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ئورنى ھەققىدە مەلۇمات بەرمىدى. مەلۇم بولۇشىچە، دىلمۇرات غۇلجا شەھەرلىك سەككىزىنچى ئوتتۇرا مەكتەپتە ئەڭ ئۇزۇن خىزمەت قىلغان ۋە بۇ مەكتەپتە مۇدىر چېغىدا قوشۇمچە شەھەرلىك مائارىپ ئىدارىسىدىمۇ خىزمەت قىلغان. بىز سەككىزىنچى ئوتتۇرا مەكتەپكە تېلېفون قىلدۇق.

بۇ ھەقتىكى مەلۇماتلارنى مەزكۇر مەكتەپتىن ئىگىلىشىمىزنى تەۋسىيە قىلدى. بىز ئۇنىڭدىن دىلمۇراتنىڭ نېمە سەۋەبتىن تۇتۇلغانلىقىنى سورىغىنىمىزدىمۇ، ئۇنىڭ توققۇزىنچى ئوتتۇرا مەكتەپتىكى چېغىدا تۇتۇلغانلىقىنى تەكىتلەپ، بۇ ھەقتە ئۆزىنىڭ مەلۇماتى يوقلۇقىنى بايان قىلدى.

دىلمۇرات تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان ئورۇننىڭ قاماقخانا ياكى لاگېر ئىكەنلىكىنى سۈرۈشتە قىلدۇق.

ياۋروپادىكى بەزى پارلامېنت ئەزالىرى ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ دىققىتىنى قوزغىغان. مەلۇم بولۇشىچە، نۆۋەتتە ئۇلار قەشقەردىن بۇ يول ئارقىلىق خىتاي مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ ياۋروپاغا بىۋاسىتە كەڭ كۆلەمدە ئېقىپ كىرىشىدىن ئەندىشە قىلماقتا ئىكەن. بەزى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى بۇ يولنى دەرھال تاقاشنى تەلەپ قىلماقتا. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر.
بۇ يىل بىرىنجى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى كىيىم-كېچەك، ئائىلە ئەسۋابلىرى ۋە كۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرىنى باسقان بىر يۈك تىرانسپورت ئايروپىلانى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ قەشقەر خەلقئارا ئايرودرومىدىن قوزغىلىپ، بېلگىيەنىڭ مۇھىم خەلقئارا ھاۋا تىرانسپورت مەركىزى بولغان لېيز ئايرودرومىغا قونغان. بېلگىيە تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، شۇنىڭدىن كېيىن بىرىنجى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىز ۋە يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنلىرىمۇ ئوخشاش مال باسقان يەنە ئىككى يۈك تىرانسپورت ئايروپىلانى قەشقەردىن بېلگىيەگە يېتىپ بارغان بولۇپ، بۇ يىلنىڭ يانۋار ئېيىدىكى ئۈچ قېتىملىق ئۇچۇشنىڭ ئۆزىدىلا قەشقەردىن لېيىز شەھىرىگە يەتمىش بەش توننا مال يۆتكەلگەن. بۇنىڭ بىلەن ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلانغان چوڭ تۇتقۇندىن بېرى ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئەڭ چوڭ مەجبۇرىي ئەمگەك بازىسى ۋە نۇرغۇن خىتاي سانائەت باغچىلىرىنىڭ قۇرۇلۇپ، رايوندىكى مۇھىم ئىشلەپچىقىرىش مەركىزىگە ئايلانغان قەشقەردىن ياۋروپانىڭ مەركىزى بولغان بېلگىيەگە ھاۋا قاتنىشى ئارقىلىق بىۋاسىتە مال يۆتكەشنىڭ باشلىنىشى بولغان. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنىڭ ئالدىدا قەشقەر ئايرودرومىنى كېڭەيتىپ ئۇنى ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئىككىنچى چوڭ ئاۋىئاتسىيە پورتى ۋە رايوندىكى ئەڭ چوڭ خەلقئارالىق ھاۋا تىرانسپورت مال يۆتكەش مەركىزىگە ئايلاندۇرغان مەلۇم بولۇشىچە نۆۋەتتە خىتاي دائىرىلىرى قەشقەر ئايرودرومىدىن بېلگىيەگە بىۋاسىتە ھاۋا يۈك تىرانسپورت لىنىيەسى ئاچقاندىن سىرت يەنە پاكىستاننىڭ لاھور ئىسلامئاباد شۇنداقلا ۋېنگرىيەنىڭ بۇداپېشت شەھەرلىرىگىمۇ ھاۋا يۈك تىرانسپورت لىنىيەلىرىنى ئاچقان لېكىن بېلگىيە پارلامېنتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان ياۋروپا ئىتتىپاقى خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى يۇقىرى دەرىجىلىك تۆت ئەمەلدارىنى جازالىغان ئەھۋالدا بېلگىيە ھۆكۈمىتىنىڭ قەشقەر بىلەن بولغان مەزكۇر يۈك تىرانسپورت ھاۋا يولىنى ئېچىشقا يول قويۇشى بەزى بېلگىيە پارلامېنت ئەزالىرىنى كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنى بىئارام قىلغان گېرمانىيەنىڭ تەھدىت ئاستىدىكى خەلقلەر تەشكىلاتى قەشقەر لېيىز يۈك تىرانسپورت ھاۋا لىنىيەسىنى دەرھال تاقاشنى تەلەپ قىلدى. تەھدىت ئاستىدىكى خەلقلەر تەشكىلاتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىشلىرىغا مەسئۇل ئالىي دەرىجىلىك مۇتەخەسسىسى ھاننو شېدلېر ئون توققۇزىنچى ئاپرېل زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دەيدۇ. مېنىڭچە قەشقەر بىلەن بېلگىيە ئوتتۇرىسىدا بىۋاسىتە ھاۋا قاتنىشىغا يول قويۇلماسلىقى كېرەك ئىدى. چۈنكى بۇ رايون مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن پۈتۈنلەي بۇلغانغان. بۇنداق ئەھۋالدا بۇ يەردە ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىلغان ياكى چېتىلمىغانلىقىنى ئايرىش مۇمكىن ئەمەس. شۇڭا مېنىڭچە ھاۋا يول تىرانسپورت يولىنى توختىتىش كېرەك. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، خىتايدىن ياۋروپاغا كېلىدىغان ھېچقانداق مەھسۇلات بىۋاسىتە ئۇيغۇر ئېلىدىن كەلمەسلىكى كېرەككەن. بىز شىنجاڭ ياكى شەرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇر ۋە قازاقلارنىڭ سىستېمىلىق رەۋىشتە بارلىق ھوقۇقلىرىدىن مەھرۇم قىلىنىپ، خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىۋاتقانلىقىنى بىلىمىز. شۇڭا مەن بۇ ئۇچۇشنىڭ توختىتىلىپ ھېچقانداق بىر مەھسۇلاتنىڭ شىنجاڭدىن بىۋاسىتە ياۋروپاغا كىرىشىگە يول قويۇلماسلىقى كېرەك دېدى. بېلگىيە تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، قەشقەر بىلەن لېژ ئارىسىدىكى ھاۋا يۈك تىرانسپورت لىنىيەسى بېلگىيە پارلامېنتىدىكى ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلىدىغان پارلامېنت ئەزالىرىنىڭمۇ قارشىلىقىغا ئۇچرىغان. بېلگىيە پارلامېنت ئاۋام پالاتاسىنىڭ يېشىللار پارتىيەسىدىن بولغان ئەزاسى، پارلامېنت تاشقى ئىشلار كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى سامۇئېل كوگلاتى بېلگىيە تاراتقۇلىرىغا قىلغان مەزكۇر ھاۋا تىرانسپورت لىنىيەسى ھەققىدىكى سۆزىدە، بۇ لىنىيە ئۇيغۇرلار ئىشلەپچىقارغان مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ بېلگىيەگە توسالغۇسىز ئېقىپ كىرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىنلىكىنى ئاگاھلاندۇرغان. بېلگىيەلىك ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىنىڭ ئېيتىشىچە، بۇ خەۋپ ساميول كوگلاتىنىڭ ئۆتكەن ھەپتە يېشىللار پارتىيەسىدىن بولغان يەنە بىر پارلامېنت ئەزاسى ستېفان فون ھاك بىلەن بىرلىشىپ، بېلگىيە پارلامېنتىغا مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش قانۇن لايىھەسى سۇنۇشىغا تۈرتكە بولغان بولۇپ، بۇ قانۇن لايىھەسىدە مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنى بىلىپ تۇرۇپ بېلگىيەگە كىرگەن شەخس ۋە شىركەتلەرنى جىنايى جاۋابكارلىققا تارتىش تەلەپ قىلىنغانىكەن. ئەمدى بۇ يەردە بىز ماۋۇ قىرغىنچىلىقنى قوبۇل قىلىپ بولغاندىن كېيىن بىز بىر جىغىن ئېچىپ، شۇ سامۇئېل بىلەن بىللە ئۇنىڭدىن كېيىن باشقا مەيلى بىزنىڭ دوستلۇق گۇرۇپپا.

بېلگىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ئابدۇللا ئەمىروف ئون توققۇزىنچى ئاپرېل بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئابدۇللا ئەمىروفنىڭ ئېيتىشىچە، قەشقەر بىلەن لېيىز ئوتتۇرىسىدا ئېچىلغان ھاۋا يۈك تىرانسپورت لىنىيەسى ئالىبابا شىركىتىنىڭ ئۆتكەن يىلى لېيىز خەلقئارا ئايرودرومىدىن ئىككى يۈز يىگىرمە مىڭ كىۋادرات مېتىرلىق بىر زېمىننى ئىجارىگە ئېلىپ، زور كۆلەملىك بىر مال بازىسى قۇرۇش پىلانى بىلەن مۇناسىۋەتلىككەن. ئەمدى بۇ يەردە ئەمدى سامۇئېلنىڭكى ئەلۋەتتە شۇ ئۇ يۈزدە يۈز ئۇنىڭ ئەندىشە بىزنىڭكىگە ئوخشاش بۇ لېيىش توغرىلىق ئەلۋەتتە بىزنىڭمۇ ئەندىشىمىز بۇ ھۆكۈمەتنىڭ سىياسىتى پارلامېنتنىڭ نېمىسى سىياسىتىغا ئېنىق يۈزدە يۈز كەلمەيدۇ ئۆزىڭىز بىلىسىز بەزى ئىشلارنى قىلغان قارارلارنىمۇ تاشلاپ قويۇشى مۇمكىن شۇ. بولۇپمۇ ماۋۇ ئىقتىسادىي ئۆزلىرىنىڭ مەنپەئەتىگە كەلگەندە، دۆلەتنىڭ مەنپەئەتىگە كەلگەندە بۇلار بەزى ئىشلارنى بىراز كۆمۈپ قويىدۇ. بۇ يەردە ماۋۇ ليېژ بىلەن نېمە قىلىدىغان بولىدىغانىكى، بۇ مۇشۇ تېخى ماۋۇ ۋىرۇس باشلانماي تۇرۇپ، ئۇ بۇرۇن نېمە قىلغان بىر پىرويېكت بۇلارنىڭ بىر پىروژېكتى. شۇ ۋاقىتتا بىز ئۇنىڭ توغرىلىق نارازىلىقلار بىلدۈرگەن ئەمدى. ئۇلارنىڭ ئەمدى مەنپەئەتىگە توغرا كەلگەندىكىن، بولۇپمۇ ئۇ يەردە ماۋۇ تور بېتى بارغۇ ماۋۇ خىتاينىڭ، ئالى ئالى بابا ھە شۇ ئالى بابانىڭ چوڭ بىر نېمىسىنى ئاچتى نېمىدە شۇ ليېژدا بىر سكلادى بار بازىسى شۇنى ئاچتى ئۇلار شۇ ئالى بابانىڭ ئاشۇنىڭ نېمىسى بىلەن ھازىرقى مۇنۇ ئاچقان

سەميول كوگولاتى پارلامېنتتىكى بىر قېتىملىق سۆزىدە بىز شۇنى ئۇنتۇماسلىقىمىز كېرەك ئالىبابا ئادەتتىكى بىر شەخسىي شىركەت ئەمەس بەلكى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ ۋاكالەتچىسى ئۇ ھاكىمىيەتنىڭ بۇيرۇقى بىلەن ئۆزىنىڭ يۈز تونۇش يۇمتالى ئارقىلىق ئاز سانلىق مىللەت بولغان ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشقا قاتناشقانلىقىنى بىلىشىمىز كېرەك دېگەن تەھدىت ئاستىدىكى خەلقلەر تەشكىلاتىدىكى ھاننو شېدلېرنىڭ ئېيتىشىچە بېلگىيەنىڭ سابىق باش مىنىستىرى ياۋروپا كېڭىشىنىڭ ھازىرقى پرېزىدېنتى سۈپىتىدە مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك ھاننو شېدلېر مۇنداق دەيدۇ ياۋروپا كېڭىشىنىڭ ھازىرقى پرېزىدېنتى بۇرۇن بېلگىيە باش مىنىستىرى بولغان مېنىڭ بىلىشىمچە ئەگەر خاتالاشمىغان بولسام ئۇ شىنجاڭ بىلەن بېلگىيەنىڭ ليېژ شەھىرى ئارىسىدىكى بىۋاسىتە ئۇچۇشنى يولغا قويۇشقا ئائىت كېلىشىمنى ئوقۇغان شۇڭا ئۇ مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئېلىپ، ياۋروپا كېڭىشىنىڭ پىرېزىدېنتى بولۇش سۈپىتىدە ئۆزىنىڭ ھوقۇقىنى ئىشلىتىپ، بېلگىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بىر قانچە يىل ئاۋۋال ئىمزالانغان بۇ كېلىشىمدىن چېكىنىپ چىقىشىغا كاپالەتلىك قىلىشى كېرەك. چۈنكى بىز ئۇ يەردە مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ بارلىقى، ئىرقىي قىرغىنچىلىق بولۇۋاتقانلىقىنى بىلىمىز. شۇڭا شىنجاڭ ياكى شەرقىي تۈركىستاندا ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنىڭ ياۋروپاغا كىرىشىگە يول قويۇلماسلىقى كېرەك. بېلگىيە تاراتقۇلىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچە بۇ يىل بىرىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى كېچىسى ليېژغا يېتىپ كەلگەن يۈك تىرانسپورتىنى ئەشيا ئوبوروتى ۋە توپ توشۇش ئىشلىرىدا كەسىپلەشكەن شىنجاڭ تيەنشۈن چەكلىك شىركىتى باشقۇرغان بولۇپ شېنجېن ئاكسىيە بازىرىدىكى پاي چېكى قىممىتى ئىككى يۈز قىرىق بەش مىليون دوللار بولغان بۇ شىركەت شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇشى بىڭتۈەنىگە قاراشلىق ئىكەن خەۋەردە پارلامېنت ئەزاسى كوگولاتىنىڭ بېلگىيە پارلامېنتىدا قىلغان يېقىنقى بىر قېتىملىق سۆزىدە بۇ يەردىكى مەسىلە بۇ شىركەتنىڭ ئۇيغۇرلار زېمىنىنى مۇستەملىكە قىلىشقا مەسئۇل بولغان يېرىم ھەربىي تەشكىلات شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش ۋە قۇرۇلۇش بىڭتۈەنىگە مەنسۇپ بولۇشىدۇر دېگەنلىكى ۋە بىڭتۈەننىڭ ئۇيغۇرلارنى كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىش ۋە دەپسەندە قىلىش تۈپەيلى ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ جازالىشىغا ئۇچرىغانلىقى تەكىتلەنگەن ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى دىرېكتورى ئۆمەر قانات ئەپەندى قاتارلىقلارنىڭ شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيادىكى زىيارىتى داۋام قىلماقتا. ئۇلار نۆۋەتتە مالايشيادىكى تۆت كۈنلۈك زىيارىتىنى ئاخىرلاشتۇرۇپ، ھىندونېزىيەدىكى زىيارەت پائالىيەتلىرىنى باشلىغان. بۇ زىيارەت داۋامىدىكى مۇھىم پائالىيەتلەر توغرۇلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم تەپسىلىي خەۋەر بېرىدۇ. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتى رەئىسى، ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى دىرېكتورى ئۆمەر قانات ئەپەندى باشچىلىقىدىكى ئىككى كىشىدىن تەركىب تاپقان ئۆمەكنىڭ مالايشىياغا ئېلىپ بارغان تۆت كۈنلۈك زىيارەت پائالىيەتلىرى ئون يەتتىنچى ئاپرېل كۈنى ئاخىرلىشىپ، ئون سەككىزىنچى ئاپرېل كۈنى ھىندونېزىيە زىيارەت پائالىيىتىنى باشلىغان. ئۆمەر قانات ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، خىتاينىڭ ئۆزلىرىنىڭ كىرىشىنى توسۇش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان تۈرلۈك ھەرىكەتلىرىگە قارىماي، باشلىغان ئىندونېزىيە زىيارىتى غەلىبىلىك، مۇۋەپپەقىيەتلىك داۋاملىشىۋاتماقتا ئىكەن. ئۇ بۇ قېتىمقى زىيارەتنىڭ تارىخىي زىيارەت بولۇۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى. ئۇلار تۆتىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى ھىندونېزىيە پارلىمېنتىنىڭ پارلىمېنتلار ئارا ھەمكارلىق كومىتېتىنىڭ رەئىسى ۋە ھىندونېزىيە پارلىمېنتىنىڭ سابىق مۇئاۋىن رەئىسى دوكتور فادلى زون ئەپەندى بىلەن ناھايىتى مۇھىم ئۇچرىشىش ئېلىپ بارغان. ئۇ ھىندونېزىيە پارلىمېنتىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويىدىغانلىقى ۋە ھۆكۈمەتنى تەدبىر ئېلىشقا قىستايدىغانلىقى توغرىسىدا ۋەدە بەرگەن ئۆمەر قانات ئەپەندى تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، بۇ ھەقتە مەلۇمات بەردى. ئۇ مۇنداق دېدى.
شۇ بىز بۇ پارلىمېنتتە بۇ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىق، ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەسىلىسىنى ھىندونېزىيە پارلىمېنتىغا ئېلىپ كىرىشىنى ۋە بۇ يەردە، بۇ مەسىلىنى مۇزاكىرىگە قويۇشىنى تەلەپ قىلدۇق، چۈنكى بۇ دۇنيادا باشقا دۆلەتلەرنىڭكى مۇشۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى رەسمىي تونۇغانلىقىنى، توققۇز پارلامېنتنىڭكى بۇنى ئاۋروپادىكى ۋە ئامېرىكىدىكى، شىمالىي ئامېرىكىدىكى توققۇز دۆلەتنىڭكى پارلامېنتلىرىنىڭ بۇنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ تونۇغانلىقىنى، ئەمما ئىسلام دۇنياسىنىڭكى ھازىرغىچە ھېچقانداق بۇنىڭغا رېئاكسىيە كۆرسەتمىگەنلىكىنى ئېنىق

مەركىزىي كېڭىشىنىڭ ئالىي مەسلىھەتچىسى مۇھىيىتدىن جۇنايدى ئەپەندى تەرىپىدىن ئورۇنلاشتۇرۇلغان مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىغا ۋە ئىپتار زىياپىتىگە قاتناشقان. مۇھىيىتدىن ئەپەندى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەكلىپى بىلەن ئۇيغۇر ئېلىنى زىيارەت قىلغان ھىندونېزىيە ھەيئەت ئۆمىكىنىڭ رەئىسى بولغان. ئۆمەر قانات ئەپەندى مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىغا كۆپ ساندا ئاممىۋى تەشكىلات رەھبەرلىرىنىڭ ئىشتىراك قىلغانلىقىنى، ناھايىتى ياخشى ئۆتكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مۇنداق دېدى. مۇھىتدىن جۇنەيدى ئەپەندىم خىتاينىڭكى بۇ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان باستۇرۇشىنى قاتتىق ئەيىبلىگەنلىكىنى بايان قىلدى ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن زەپ ئىپتار زىياپىتى بەردى. ئۇنىڭغا قاتناشتۇق، ئۇ يەردىمۇ نۇرغۇنلىغان باشقا تەشكىلاتلارنىڭكى ۋەكىللىرىنىمۇ تەكلىپ قىپتىكەن، ئۇلار بىلەن تونۇشتۇردى ۋە ئۇيغۇر مەسىلىسىنى پۈتۈن شۇ چىفتا تەشكىلات چاقىرغان تەكلىپ قىلغان تەشكىلاتلار بىلەن بەرابەر ئىندونېزىيەدە بۇنىڭدىن كېيىن بۇ مەسىلىنى خەلققە ئۇقتۇرۇش، خەلقنى مەلۇماتلاندۇرۇش نېمە بولۇۋاتقانلىقى ھەققىدە، ئۇنىڭدىن كېيىن مۇشۇ خەلق ھەرىكىتى قوزغاش ئارقىلىق ھۆكۈمەتكە بېسىم ئىشلىتىدىغانلىقى توغرىسىدا بۇ يەردىنمۇ بىر ۋەدە ئالغان بولدۇق. ئۆمەر قانات ئەپەندى تۆتىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى يەنە ئىندونېزىيەنىڭ پايتەختى جاكارتادىكى ئەڭ چوڭ مەسچىت ھېسابلانغان ئىستىقلال مەسچىتىنىڭ چوڭ ئىمامى، پروفېسسور دوكتور ناسرۇدىن ئومار ئەپەندى، ۋە ئۇنىڭ ئورۇنباسارى بىلەن ئۇچرىشىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى ئېغىر ۋەزىيىتى توغرىسىدا مەلۇمات بەرگەندىن سىرت، ھەمكارلىشىش جەھەتتە ھەمپىكىر بولغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇ مۇنداق دېدى. ناسرۇدىن ئۆمەر ئەپەندىمدىنمۇ بۇ ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ھەر بىر بەرگەن ۋەزىدە ۋە مەسچىتلەردە، بۇنىڭكى خەلققە ئۇقتۇرۇلۇشى كېرەكلىكى توغرىسىدا تەلەپلىرىمىزنى ئوتتۇرىغا قويدۇق ۋە پىروفېسسور ناسرۇدىن ئۆمەر ئەپەندى بۇ ھەقتە بۇندىن كېيىن مەسچىتلەردە بۇ مەسىلىنى خەلققە ئۇقتۇرۇشقا، مۇسۇلمانلارغا بۇ مەسىلىدە مۇسۇلمانلارنى مەلۇماتلاندۇرۇشقا تىرىشىدىغانلىقى توغرىسىدا بىزگە سۆز بەردى. ئىنشاءاللا بۇ سۆزىدە تۇرار دەپ ئويلايمىز.
ئۆمەر قانات ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، مەزكۇر ئۆمەك تۆتىنچى ئاينىڭ ئون توققۇزىنچى كۈنى ئىندونېزىيە ھەمدە دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ مۇسۇلمان تەشكىلاتى ھېسابلىنىدىغان مۇھەممىدىيە تەشكىلاتىنىڭ باشقۇرۇش ھەيئىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ترېسنو راھارجو ئەپەندى ۋە باش كاتىپ مۇئاۋىنى مۇجاھىدا رايىس ئەپەندى ھەم خەلقئارا ھەرىكەت بۆلۈمىنىڭ مەسئۇلى زىياد ئەپەندىلەر بىلەن ناھايىتى مۇھىم ئۇچرىشىش ئېلىپ بارغان. ئۇچرىشىشتا ئىندونېزىيەدىكى ئەڭ چوڭ تەشكىلات بولۇش سۈپىتى بىلەن مۇھەممىدىيەنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشى، ئىندونېزىيە ھۆكۈمىتىنى تەدبىر ئېلىشقا قىستىشى قاتارلىق كونكرېت تەلەپلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ئۆمەر قانات ئەپەندى بۇ تەلەپلەرگە

بىر دۆلەتكە ئوخشاش بىر چوڭ بىر تەشكىلات، بۇ تەشكىلاتنىڭكى ھىمايىسىگە، قوللىشىغا ئىگە بولۇش ناھايتى مۇھىم، ئىندونېزىيە جامائىتىنى، ئىندونېزىيە خەلقىنى ئۇيغۇر مەسىلىسىدە بىر مەيداندا تۇرۇشقا چاقىرىشتا ناھايتى چوڭ رول ئوينايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ تەشكىلاتنىڭكى رەھبەرلىرى بىلەن كۆرۈشۈشمۇ ئانچىلا ئاسان ئەمەس ئىكەن، بىزگە بۇ قېتىمقى زىيارىتىمىز جەريانىدا مۇشۇ تەشكىلاتنىڭكى ئۈچ رەھبىرى بىز بىلەن كۆرۈشتى. بىللە ئولتۇرۇپ بۇ ناھايىتى ياخشى بىر ئۇچرىشىش بولدى. بۇ ئۇچرىشىش نەتىجىسىدە ئەمدى بۇ تەشكىلات رەھبەرلىرى مەسىلىنى ئىندونېزىيە خەلقىگە چۈشەندۈرۈشتىكى ھۆكۈمەتنىمۇ بىر تەدبىر ئېلىشقا زورلاش، تەدبىر تەدبىر ئالدۇرۇش ئۈچۈن بەزى ھەرىكەتلەرنى ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى، بولۇپمۇ خەلققە بۇ بولۇۋاتقان ۋەزىيەتنى ئۇيغۇرلارنىڭكى ئەھۋالىنى، ھازىرقى ۋەزىيىتىنى چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن جىق تىرىشچانلىق كۆرسىتىدىغانلىقىنى بايان قىلدى. ئۆمەر قانات باشچىلىقىدىكى ھەيئەت ئون توققۇزىنچى ئاپرېل كۈنى ئىندونېزىيەنىڭ ئاتاقلىق ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدىن كەلگەن تالانتلىق ياش ئوقۇغۇچىلار بىلەن بىر يەرگە جەم بولۇپ، ئۇيغۇرلارنى قوللاش، ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن نېمىلەرنى قىلىش توغرىسىدا مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىپ، نۇرغۇن مەسىلىلەردە ھەمپىكىر بولغان. ئۆمەر قانات ئەپەندى يەنە تۆتىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنى ئامېرىكىنىڭ جاكارتادا تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسىنىڭ خادىملىرى بىلەنمۇ كۆرۈشكەنلىكىنى بىلدۈردى. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى قاتارلىق بەزى ئۇيغۇر ئاممىۋى تەشكىلاتلىرى بۇ يىل بىرىنچى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى، ئوتتۇزىنچى كۈنلىرى مالايشىيا بىلەن ئىندونېزىيەدىكى ئاممىۋى تەشكىلاتلار بىلەن ئىستانبۇلدا چوڭ يىغىن چاقىرىپ، ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش توغرىسىدا بەزى كېلىشىملەرنى تۈزگەن ئىدى. ئۆمەر قانات باشچىلىقىدىكى ئۈچ كىشىدىن تەركىب تاپقان بىر ھەيئەت بۇرۇنمۇ، يەنى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى بىرىنجى ئاينىڭ ئاخىرىدىمۇ مالايشىيا بىلەن ئىندونېزىيەنى زىيارەت قىلغان ئىدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن، ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
ئۇكرائىنا رۇسىيە ئۇرۇشى باشلانغاندىن كېيىن ئامېرىكا ۋە باشقا دۆلەتلەرنىڭ رۇسىيەگە قارىتا يۈرگۈزگەن ئېمبارگولىرى ئۆز نۆۋىتىدە قىرغىزىستان ئىقتىسادىغىمۇ بەلگىلىك ئەكسى تەسىر كۆرسەتمەكتە ئىكەن. بۇ ھەقتىكى مەلۇماتلارنى قازاقىستاندىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئويغان تەييارلىغان خەۋەر ئانالىزىدىن ئاڭلىغايسىزلەر.
ئىگىلىشىمىزچە،

ئۆتمەيلا قىرغىزىستاننىڭ ئىقتىساد مىنىستىرىنىڭ ئورۇنباسارى ئېلدار ئاباكىروف ئازادلىق رادىيوسىغا بەرگەن سۆھبىتىدە قىرغىزىستاننىڭ مىللىي پۇل قىممىتىنىڭ باھاسىزلىنىدىغانلىقىنى، كۆچمەنلەردىن مەملىكەتكە كىرىدىغان پۇل مىقدارىنىڭ قىسقىرايدىغانلىقىنى، ئىشسىزلىقنىڭ كۆپىيىپ، خەلقنىڭ كەمبەغەللىشىدىغانلىقىنى، بۇنىڭ بارلىقىنىڭ ئېغىر سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋە مەنىۋى ئاقىۋەتلەرگە ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەنىدى. ئارىدىن كۆپ ۋاقىت ئۆتمەيلا، رۇسىيەنىڭ گازېتا يېڭىلىقلار ئاگېنتلىقىدا ئېلان قىلىنغان قىرغىزىستان تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىدا رۇسىيەگە قارشى ئېمبارگولارنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا زەربە بېرىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى ناملىق ماقالە ئېلان قىلىنغان ئىدى. ئۇنىڭدا ئېيتىلىشىچە، قىرغىزىستاننىڭ ئىقتىساد مىنىستىرى رۇسلان قازاقبايېۋ قىرغىزىستاننىڭ بىرىنچى نۆۋەتتە رۇسىيە بىلەن ئىنتايىن زىچ سودا-ئىقتىسادىي مۇناسىۋەتتە ئىكەنلىكىنى، بولۇپمۇ رۇسىيەدە سەككىز يۈز مىڭدىن بىر مىليونغىچە قىرغىزىستانلىق كۆچمەننىڭ بارلىقىنى، قىرغىزىستاننىڭ ۋەزىيەتنى تىنچ يول بىلەن ھەل قىلىش ئۈچۈن رۇسىيە ۋە ئۇكرائىنا ئارىسىدا مۇزاكىرىلەرنىڭ يۈرگۈزۈلۈشىنى قوللايدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن ئىدى. يېقىندا قىرغىزىستاننىڭ كاكتۇس مېدىيا تور ئاگېنتلىقىدا ئېلان قىلىنغان دىليا يۇسۇپوۋانىڭ دۇنيا بانكىسى قىرغىزىستان ئىقتىسادىنىڭ تۆۋەنلەيدىغانلىقىنى مۆلچەرلىمەكتە دېگەن ماقالىسىدا ئىقتىسادىي چېكىنىشنىڭ پەقەت رۇسىيە ۋە ئۇكرائىنىدىلا ئەمەس، بەلكى بېلاروسىيە، مولدوۋا، تاجىكىستان بىلەن بىر قاتاردا قىرغىزىستاندىمۇ يۈز بېرىدىغانلىقى ئېيتىلغان. رۇسىيە ئۇكرائىنىغا بېسىپ كىرگەندىن كېيىن قىرغىزىستاننىڭ سومى ئامېرىكا دوللىرىغا نىسبەتەن يىگىرمە ئۈچ پىرسەنتكىچە باھاسىزلانغان. ئىقتىسادشۇناسلار قىرغىزىستانغا كىرىدىغان پۇل ھەجىمىنىڭ كېمىيىشى، ئوزۇق-تۈلۈك باھاسىنىڭ ئۆسۈشى، مەملىكەت ئىچىدە ۋە سىرتىدا ئىشقا ئورۇنلىشىش مۇمكىنچىلىكىنىڭ تۆۋەنلىشىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى مەملىكەتتە كەمبەغەلچىلىكنىڭ ئۆسۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقىنى تەخمىن قىلغان. قىرغىزىستان ھۆكۈمىتىنىڭ پېنسىيەنى ۋە دۆلەت خىزمەتچىلىرىنىڭ ئىش ھەققىنى كۆتۈرۈش ۋە ئىجتىمائىي ياردەملەرگە ئوخشاش كىرىزىسقا قارشى چارىلىرى ئاھالىنىڭ پەقەت كەمبەغەللەشكەن قاتلاملىرى ئۈچۈن بىرئاز ياردەم بولىدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان.

مۇشۇ يىلنىڭ بىرىنچى چارىكىدە، يەنى ئۈچ ئاينىڭ ئىچىدە قىرغىزىستانغا ئىمپورت قىلىنىدىغان دورا-دەرمەكلەرنىڭ ھەجمى يىگىرمە بىر پىرسەنتكىچە كېمەيدى. بىزدە تاۋارلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى رۇسىيەدىن ئېكسپورت قىلىنىدۇ. بىزنىڭ رۇسىيەگە ئېكسپورت قىلىنىدىغان تاۋارلىرىمىزنىڭ مۆلچەرى ئۆسۈۋاتىدۇ. چۈنكى رۇسىيەگە يۈرگۈزۈلگەن ئېمبارگولار سەۋەبىدىن ياۋروپا ئىتتىپاقى، ئامېرىكا ۋە باشقا مەملىكەتلەردىن رۇسىيەگە ئېكسپورت قىلىنىدىغان تاۋارلار خېلە قىسقىراپ كەتتى. بۇنىڭ ئومۇمەن ئوتتۇرا ئاسىيا مەملىكەتلىرىگىمۇ تەسىرى بولۇۋاتىدۇ. كېنېش ئالىمبېكوۋ قىرغىزىستانغا كىرىدىغان دورا-دەرمەكلەر ھەجىمىنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ، ئوزۇق-تۈلۈك ساھەسىدە توخۇ گۆشى مەھسۇلاتىنىڭ ئاساسەن ئۇكرائىنىغا توغرا كېلىدىغان بولۇپ، بۇنىڭ يىگىرمە پىرسەنتكىچە ئازايغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇنىڭ ئېيتىشىچە، رۇسىيەدە ئىشلەۋاتقان قىرغىزىستانلىقلار يۇرتىغا يېنىپ كەلگەندىن كېيىن ئىشسىزلىقتىن ئۆي ئىگىلىكىدىمۇ كىرىزىس باشلانغان. كېنېش ئالىمبېكوۋ رۇسىيە بىلەن ئىقتىسادىي ئالاقىدە بولغان بارلىق مەملىكەتلەرنىڭ، بولۇپمۇ قىرغىزىستاننىڭ بۇ ۋەزىيەتتىن قاتتىق زەرداب چېكىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان بىشكەك دۆلەت ئۇنىۋېرسىتېتى مالىيە، بانكا ئىشى ۋە سېلىق سېلىش بۆلۈمىنىڭ پېشقەدەم ئوقۇتقۇچىسى،

شۇنىڭ ئۈچۈن بىز رۇسىيەنى ئاجىزلاشتۇرۇشىمىز كېرەك، رۇسىيە بىلەن ئىقتىساد ئالاقىلىرىنى بۇزۇشىمىز كېرەك دەپ مەدەنىيەت جەھەتتىن بولامدۇ، سىياسىي جەھەتتىن، سودا جەھەتتىن بولامدۇ ئېمبارگو بېرىۋاتىدۇ. ئەمدى بۇ سانكسىيەلەر قايسى دۆلەتلەرگە كۆپ زىيان كەلتۈرىدۇ دېسىڭىز، مەن ئويلايمەنكى، مەركەزىي ئازىيادا بىرىنچى نۆۋەتتە تاجىكىستانغا، قىرغىزىستانغا زىيان كەلتۈرۈشى مۇمكىن. نېمە ئۈچۈن دېگەندە، مۇشۇ رۇسىيەدە ئىشلەپ ياتقان تاجىكىستاندىن بىر مىليونغا يېقىن، قىرغىزىستاندىن بىر مىليوندىن ئوشۇق ئىشچىلار ھەر يىلى مۇشۇ ئۆزىنىڭ ئاتا ئانىلىرىغا، تۇغقانلىرىغا پۇل ئەۋەتىپ تۇرىدۇ. بۇلارنىڭ ئەۋەتكەن پۇللىرى بۇ دۆلەت ئىقتىسادىغا چوڭ بىر كۈچلۈك ياردەم بولىدۇ دە، مىليونلىغان مىليونلىغان دوللارلىق. ئەمدى سوقۇش باشلانغاندىن كېيىن ئۇ يەردە ھازىر ئىشسىزلىق باشلىنىۋاتىدۇ رۇسىيەدە. تاجىكىستاندىن، قىرغىزىستاندىن بارغان ئىشچىلار ئۇلارمۇ ئىشسىز قالىدۇ. ئۇ بىر. ئىككىنچى بولسا، تاجىكىستان بىلەن قىرغىزىستان راسىيەنىڭكى ئىقتىسادى بىلەن يامان چەمبەرچاس جىپسىلاشقان. ھازىرچە ئۇنچە بىلىنمەيدىغاندۇ، ئەمما ئىككى ئۈچ تۆت ئايدىن كېيىن تاجىكىستاندا بولامدۇ، قىرغىزىستاندا بولامدۇ، مۇشۇ دۇنيا دۆلەتلىرىنىڭكى راسىيەگە قارشى سېلىۋاتقان ئېمبارگو سانكسىيەلىرىنىڭكى تەسىرى كۈچلۈك بولىدۇ.
ئابدۇرەھىم ھاپىزوۋ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدىن كېيىن ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىدە يېڭىچە كۆز قاراشلار، پىرىنسىپلار پەيدا بولۇپ، دېموكراتىيەگە قاراپ يۈزلىنىشنىڭ كۈچىيىدىغانلىقىغا ئىشەنچ بىلدۈردى. قىرغىزىستاننىڭ ئاقچابار مالىيە تورىنىڭ مۇشۇ يىلى فېۋرال ئېيىدا ئېلان قىلغان مەلۇماتلىرىغا قارىغاندا، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلنىڭ ئاخىرىغا قەدەر قىرغىزىستاننىڭ تاشقى ۋە ئىچكى قەرزى بەش مىليارد يۈز قىرىق يەتتە مىليون ئىككى يۈز يىگىرمە مىڭ دوللارنى تەشكىل قىلغان.

بۇ پروگراممىنى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۈچۈن ئالمۇتىدىن ئويغان تەييارلىدى.
ئۇيغۇر رايونىنىڭ تارىختىن بۇيان ھۆل يېغىن مىقدارى ئاز، سۇ مەنبەسى كەمچىل بولغىنى ئۈچۈن ئۇيغۇرلار كۆل قېزىپ، سۇ يىغىش ئارقىلىق ئىچىملىك مەسىلىسىنى ھەل قىلىپ كەلگەنلىكى، ئەمما يىللارنىڭ ئۆتۈشىگە ئەگىشىپ، بۇ كۆللەردىكى سۇلارنىڭ ئازىيىپ كەتكەنلىكى مەلۇم. سۇ كەمچىلىكى ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ تۇرمۇشىنى تېخىمۇ ئېغىرلاشتۇرغان. خىتاي ھۆكۈمىتى ئاتالمىش نامراتلىقنى يوقىتىش باھانىسىدە مىليونلىغان خىتاي ئاھالىلىرىنى ئۇيغۇر رايونىغا يۆتكەپ، بايلىق ۋە سۇ، يەرلەرنى ئىگىلەپ، ئۇيغۇرلارنى ئۆز يۇرتلىرىدىن سىقىپ چىقىرىشقا باشلىغان. بۇ ھەقتە ئوبزورچىمىز ئاسىيە ئۇيغۇر تەييارلىغان تارىم بويىدىكى ئىچىملىك سۇنىڭ بۇلغىنىشى ۋە ئۇنىڭ سەۋەبلىرى سەرلەۋھىلىك ئوبزور دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
تارىم بويىدىكى ئىچىملىك سۇنىڭ بۇلغىنىشى ۋە ئۇنىڭ سەۋەبلىرى يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ ئاخىرقى يىللىرى مەشھۇر ئۇيغۇر يازغۇچىسى ئەختەم ئۆمەرنىڭ قۇرتلاپ كەتكەن كۆل ناملىق پوۋېستىغا ئاساسەن ئىشلەنگەن ئاخىرقى كۆل ناملىق ئالتە قىسىملىق تېلېۋىزىيە تىياتىرى ئۇيغۇر كۆرۈرمەنلەرگە يات ئەمەس. ئەسەردە تارىم ۋادىسىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ ئىچىملىك سۈيىنىڭ ئېغىر دەرىجىدە بۇلغىنىشى مەسىلىسىنى چۆرىدىگەن ھالدا بىر قاتار تراگېدىيەلىك ۋەقەلىكلەر بايان قىلىنغان. فىلىمنىڭ باشلىنىشىدا تىلغا ئېلىنغان كىرىشمە سۆزلەر ھەقىقەتەنمۇ كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ. يەنى، ئۇيغۇر رايونىنىڭ جەنۇبىي قىسمىنىڭ ھۆل يېغىن مىقدارى ئاز. سۇ مەنبەسى كەمچىل بولغىنى ئۈچۈن بۇ يەردىكى يەرلىك خەلقلەرنىڭ كۆل قېزىپ سۇ يىغىش ئارقىلىق ھەم ئىچىملىك مەسىلىسىنى ھەل قىلىپ كەلگەنلىكى ھەم تۇپراقنىڭ نەملىكىنى قوغداپ كەلگەنلىكى ئەمما ئۆتكەن ئەسىرنىڭ توقسىنىنچى يىللىرىغا كەلگەندە بۇ كۆللەردىكى سۇلارنىڭ ئازىيىپ ۋە قۇرتلاپ كەتكەنلىكى سۆزلىنىدۇ بۇ يەردە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك مەسىلە شۇكى تارىختىن بۇيان بۇ تۇپراقلارنى ۋە يەرلىك خەلقنى سۇ بىلەن تەمىنلەپ كەلگەن قېزىلما كۆللەرنىڭ سۈيى نېمە ئۈچۈن ئۆتكەن ئەسىرنىڭ توقسىنىنچى يىللىرىغا كەلگەندە ھەم ئازىيىپ، ھەم قۇرتلاپ كېتىدۇ؟ مەسىلىنىڭ تېگى تەكتىنى يەنىلا خىتاينىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش سەككىزىنچى يىلدىن تارتىپ يولغا قويغان ئاتالمىش ئىسلاھات ۋە ئىشىكنى ئېچىۋېتىش سىياسىتىدىن باشلاشقا توغرا كېلىدۇ. گەرچە خىتاينىڭ ئىسلاھاتى دەل بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش سەككىزىنچى يىللاردا باشلانغان بولسىمۇ، لېكىن بۇ ئىسلاھات ئۇيغۇرلارنى باياشات ۋە گۈزەل تۇرمۇشقا ئەمەس، بەلكى ئېغىر نامراتلىققا، ياشاش مۇھىتىنىڭ ۋەيران قىلىنىشىغا، ئىچىملىك سۇ مەنبەلىرىنىڭ بۇلغىنىشى ۋە ئازىيىشىغا، تارىم ۋادىسىدىكى بىپايان توغراقلىقلارنىڭ قۇرۇپ كېتىشىگە، دېھقانلارنىڭ زىرائەتلەردىن ھوسۇل ئالالماسلىقىغا سەۋەب بولغان ئىدى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، يەنە ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ ئېغىر نامراتلىققا مەھكۇم بولۇشى، ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئوقۇشىنى داۋام قىلالماسلىقى، شۇنداقلا ياشلارنىڭ يۇرتلىرىنى تاشلاپ، سىرتلارغا مەجبۇرىي ئىشلەمچىلىككە يۆتكىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. ئاقىۋەتتە ئاتالمىش نامراتلىقنى يوقىتىش باھانىسىدا مىليونلىغان خىتاي ئاھالىلىرى ئۇيغۇر رايونىغا كىرىپ، بايلىق، سۇ ۋە يەرلەرنى ئىگىلەپ، ئۇيغۇرلارنى ئۆز يۇرتلىرىدىن سىقىپ چىقىرىشقا باشلىدى. خىتاينىڭ ئىشىكنى سىرتقا تاقىشى ۋە ئاخىرىدا بىڭتۈەننى ئەسلىگە كەلتۈرۈشى. مەلۇمكى، خىتاي كوممۇنىست ھاكىمىيىتى ئۇيغۇرلار ۋەتىنىگە تاجاۋۇز قىلىپ كىرگەندىن بۇيان، خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتى تاكى ئۆتكەن ئەسىرنىڭ يەتمىشىنچى يىللىرىنىڭ ئاخىرلىغىچە ئىشىكنى تاقاپ، سىرتقى دۇنيا بىلەن بولغان بارلىق ئالاقىلەرنى ئۈزگەن ئىدى. خىتاي بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدىن باشلاپلا ئۇيغۇرلارنىڭ قولىدىكى يەر-زېمىنلارنى مۇسادىرە قىلىش، شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىدىن قالغان مەنىۋى مىراسلارنى يوقىتىش ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك

خىتاي كوممۇنىست ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مۇستەملىكە سىياسەتلىرىگە قارشى ئاۋازلارنى ئۆچۈرۈشكە، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ سىياسىي ئىرادىسىنى بەربات قىلىشقا ئۇرۇنغانىدى. ئۇنىڭدىن باشقا، كېيىنكى يىللاردىكى دىننى ئىسلاھ قىلىش نامىدا دىنسىزلاشتۇرۇش، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى كۈچەيتىش نامىدا ئاتالمىش قوش تىل مائارىپىنى يولغا قويۇش، مەجبۇرىي ئەمگەك، ھاشار قاتارلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ئىنسانىي ھەق-ھوقۇقلىرىنى دەپسەندە قىلىدىغان تۈرلۈك زوراۋانلىقلىرىنى سۆزلەپ تۈگىتىش مۇمكىن ئەمەس ئەلۋەتتە. بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش ئىككىنچى يىلى ئامېرىكا پرېزىدېنتى نېكسوننىڭ خىتايغا قىلغان زىيارىتى بىلەن باشلانغان غەرب دۇنياسىنى ئالداش ھىيلىسى بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش سەككىزىنچى يىلى دېڭ شياۋپىڭ تەرىپىدىن پىششىقلاپ ئىشلىنىپ، رەسمىي يوسۇندا ئىسلاھات ئىشىكنى ئېچىۋېتىش نامى ئاستىدا يولغا قويۇلدى. بۇ دەل خىتاي دۆلىتىنىڭ خەلقئارالىق ئالدامچىلىق ھەرىكىتىنىڭ باشلىنىشى ئىدى.

تىپىك ئىچكى قۇرۇقلۇق كىلىماتىغا خاس رايوندۇر. تارىم ئويمانلىقىنىڭ ئوتتۇرا قىسمىدا دۇنياغا مەشھۇر تەكلىماكان قۇملۇقى سوزۇلۇپ ياتىدۇ. تارىم ئويمانلىقى ئەتراپىدىكى گويا يۇلتۇزلاردەك تارقالغان بوستانلىقلار ئۇيغۇرلارنىڭ قۇملۇقنى تىزگىنلەش ۋە سۇ مەنبەلىرىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش جەھەتتىكى ئەقىل-پاراسىتىنىڭ ئىسپاتىدۇر. تارىختىن بۇيان بۇ زېمىندا ياشاپ كەلگەن ئۇيغۇر خەلقى تەكلىماكاننىڭ قۇم بورانلىرىدىن مۇداپىئەلىنىش ۋە بوستانلىقلارنى كېڭەيتىش جەريانىدا يەر ۋە سۇدىن ئىبارەت

سۇسىزلىق ۋە مۇھىت بۇلغىنىشى باشلانغان تارىم دەرياسى بويىدىكى نەچچە مىڭ يىللىق قەدىمىي توغراقلىقلار قۇرۇپ، بوستانلىقلار تارىيىپ ھەم چۆللىشىپ، رايوننىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتىدا ئېغىر بۇزۇلۇش كېلىپ چىققان. بۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇر دىيارىنىڭ جەنۇبىي قىسمىدىكى سۇ ساقلايدىغان كۆللەر قۇرۇپ، قۇرتلاپ كېتىشىدەك ئېغىر ئەھۋاللار كېلىپ چىققان. سۇنىڭ كەمچىل بولۇشى، دېھقانچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىدىغان ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ يەردىن ھوسۇل ئالالماسلىقى ئۇلارنى يەنىمۇ ئېغىر دەرىجىدىكى نامراتلىققا يۈزلەندۈرگەن. قەدىمدىن تارتىپ بۈگۈنگىچە نامراتلىق دۇنيانىڭ قايسى يېرىدە يۈز بېرىشىدىن قەتئىينەزەر، مۇئەييەن يوسۇندا مائارىپنىڭ چېكىنىشى، يۇقۇملۇق كېسەللىكنىڭ كۆپىيىشى، ئاۋامنىڭ نارازىلىقى، جەمئىيەتنىڭ مۇقىمسىزلىقى قاتارلىق تۈرلۈك ھادىسىلەر

ھالەت بارلىققا كەلگەن. ئەمما تارىم ئويمانلىقى ئەتراپىدىكى بىڭتۈەننىڭ سۇ مەنبەلىرىنى كونترول قىلىۋېلىشى سەۋەبلىك ئوتتۇرىغا چىققان سۇ كەمچىللىك مەسىلىسى، شۇنداقلا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بىڭتۈەنگە بەرگەن ئالاھىدە سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي ئىمتىيازلىرى سەۋەبلىك ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ يېزا ئىگىلىكىدە تەرەققىي قىلىشى ئېغىر توسقۇنلۇققا ئۇچراپ، داۋاملىق نامراتلىشىش ۋە قۇرتلاپ كەتكەن كۆل پاجىئەلىرىنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سەۋەب بولغان. خىتاي ستاتىستىكىسىدا كۆرسىتىلىشىچە، ئۆتكەن ئەسىرنىڭ سەكسىنىنچى ۋە توقسىنىنچى يىللىرىدا ئۇيغۇر رايونىدىكى ئون بىر مىليوندىن ئارتۇق يېزا نوپۇسى ئىچىدە ئون مىليون بەش يۈز قىرىق مىڭ ئادەم ئىچىملىك سۇنى ئۆستەڭدىن ئېلىپ ئىشلىتىشكە ئېھتىياجلىق بولغان ئىكەن. بۇنىڭ ئىچىدە ئىككى مىليون تۆت يۈز سەكسەن مىڭ ئادەم يۇقىرى فىتورلۇق زەھەرلىك سۇ ئىستېمال قىلىشقا مەجبۇر بولغان، بۇنىڭ نەتىجىسىدە ئۇلار دەل سۇ سەۋەبلىك كېسەل بولۇش ۋە سۇ سەۋەبلىك نامراتلىشىشتەك ھادىسىلەر كېلىپ چىققان. پاكىز سۇ ئىچىش ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ ئەڭ چوڭ ئارزۇسىغا ئايلىنىپ قالغان. تارىم ئويمانلىقى ئەتراپىدىكى سۇ مەنبەلىرىنىڭ بۇلغىنىشى ۋە تارىم ۋادىسىدىكى قۇرغاقچىلىق ھەمدە سۇ بۇلغىنىشنىڭ كېلىپ چىقىشىغا، بىڭتۈەننىڭ زېمىن ۋە سۇ مەنبەلىرىنى ھەددىدىن زىيادە ئېچىش، تېرىلغۇ يەرلەرگە ھەددىدىن ئارتۇق خىمىيەۋى ئوغۇت ئىشلىتىش بىلەن تۇپراق ۋە سۇنى بۇلغاش قاتارلىق نۇرغۇن ئامىللار بىۋاسىتە سەۋەب بولغان. تۇپراق ۋە سۇنىڭ بۇلغىنىشى سەۋەبلىك كېلىپ چىققان ئاقىۋەتلەر ئاساسەن تۆۋەندىكى بىرقانچە تەرەپلەردە ئىپادىلىنىدۇ. بىرىنچىسى تۇپراقنىڭ قۇملىشىشى. خىتاي ستاتىستىكىسىغا ئاساسلانغاندا، گېئولوگىيەلىك دەۋر بولغان ئالتە يۈز توقسان مىڭ يىل ئاۋۋال يىلىغا نۆل پۈتۈن يۈزدە قىرىق توققۇز كۋادرات كىلومېتىر سۈرئەتتە قۇملاشقان بولسا، تارىختىن بۇيانقى ئىككى مىڭ يىل مابەينىدە يىلىغا توققۇز پۈتۈن يۈزدە سەكسەن بەش كۋادرات كىلومېتىر سۈرئەتتە قۇملاشقان. ئەڭ ئېغىر قۇملىشىش دەۋرى دەل بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىلىدىن ئىككى مىڭىنچى يىلغىچە بولغان ئەللىك يىلدا يۈز بەرگەن بولۇپ، بۇ دەۋردە تارىم ۋادىسىنىڭ قۇملىشىشى يىلىغا بىر يۈز يەتمىش مىڭ كىۋادرات كىلومېتىردىن كۆپ بولغان. يېقىنقى ئەللىك يىلدا تارىم ۋادىسىدىكى تۇپراقلارنىڭ قۇملىشىش نىسبىتىنىڭ بۇنچە تېز بولۇشىغا سەۋەب بولغىنى دەل نوپۇسنىڭ ئېشىشى، سۇغۇرۇلىدىغان تېرىلغۇ يەرلەرنىڭ كۆپىيىشى، بىڭتۈەننىڭ سۇ ئامبارلىرى ئارقىلىق دەريا ئېقىنلىرىنىڭ تۆۋەنگە ئېقىشىنى كونترول قىلىشى نەتىجىسىدە بوستانلىق بىڭتۈەنگە كېڭىيىش بىلەن بىرگە ئۇيغۇرلار ئولتۇراقلاشقان رايونلارنىڭ قۇملىشىش ۋە چۆللىشىشى كېلىپ چىققان. ئۇيغۇر دىيارىدىكى سەكسەن يەتتە ناھىيە، شەھەر ئىچىدىكى ئەللىك ئۈچ ناھىيە ۋە شەھەرلەر قۇم بورانلارنىڭ يۇتۇپ كېتىش خەۋپىدە قالغان. بوستانلىقلارنىڭ ۋەيران قىلىنىشى، قۇملۇقنىڭ كېڭىيىشى ئاستىدا توپا توزانلىق ھاۋا رايى داۋاملىق كۆرۈلۈپ، ئۇيغۇر دىيارىنىڭ قۇرغاقلىشىش ۋە چۆللىشىشى بىلەن سۇ مەنبەلىرى ئارىسىدا تەڭپۇڭلۇق پۈتۈنلەي بۇزۇلغان.

بۇ سەۋەب تارىم ۋادىسىنىڭ تۆۋەنكى ئېقىمىغا سۇ يېتىپ بارالماي، دەريا ئېقىنلىرىدا سۇ مىقدارى ئازىيىپ كېتىش، بىر قىسىم دەريا ۋە كۆللەر قۇرۇپ كېتىش قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. خىتاي ستاتىستىكىلىرىغا ئاساسلانغاندا، ئەللىكىنچى يىللاردا ئۇيغۇر دىيارىدا كۆلىمى بەش كىۋادرات كىلومېتىردىن چوڭ بولغان كۆلدىن ئەللىك ئىككىسى بار بولۇپ، ئومۇمىي كۆلىمى توققۇز مىڭ يەتتە يۈز كىۋادرات كىلومېتىرغا يەتكەن. يەتمىشىنچى يىللارنىڭ ئاخىرىغا كەلگەندە، بۇ كۆللەرنىڭ ئومۇمىي كۆلىمى كىچىكلەپ، تۆت مىڭ يەتتە يۈز قىرىق سەككىز كىۋادرات كىلومېتىرغا چۈشۈپ قالغان. مەشھۇر لوپنۇر كۆلى، ھەجمى ئۈچ مىڭ ئالتە كىۋادرات كىلومېتىر، ماناس كۆلى، ھەجمى بەش يۈز ئەللىك كىۋادرات كىلومېتىر، تايتاما دەرياسى، ھەجمى سەكسەن سەككىز كىۋادرات كىلومېتىر، ئايدىڭكۆل، ھەجمى بىر يۈز يىگىرمە تۆت كىۋادرات كىلومېتىر، قاتارلىق كۆللەر ئارقا-ئارقىدىن قۇرۇپ كەتكەن. بۇنىڭ بىلەن تارىم دەريا ۋادىسىنىڭ تۆۋەنكى ئېقىمىدىكى يەر ئاستى سۈيىنىڭ ئورنى تۆۋەنلەش، ئىشلىتىشكە بولىدىغان سۇ مەنبەلىرى ئازلاش، توغراقلىق، يۇلغۇنلۇق ۋە شۇنىڭدەك قىممەتلىك دورىلىق ئۆسۈملۈكلەرنىڭ قۇرۇپ، ئۆلۈپ كېتىشىگە سەۋەب بولغان. تارىم ئويمانلىقىنىڭ ئەتراپىدىكى توغراقزارلىقنىڭ كۆلىمى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئەللىكىنچى يىلدىكىدىن قىرىق يەتتە پۈتۈن ئوندا بەش پىرسەنت ئازىيىپ، ئېغىر دەرىجىدىكى ئېكولوگىيەلىك بۇزغۇنچىلىقنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. ئۈچىنچى، تۇپراق ۋە سۇنىڭ بۇلغىنىشى. بىڭتۈەننىڭ سۇنى تىزگىنلىشى ۋە مۇھىتنى بۇلغىشى نەتىجىسىدە، جەنۇبىي ئۇيغۇر دىيارىنىڭ دېھقانچىلىق ۋە يېزا ئىگىلىك تەرەققىياتى ئېغىر توسقۇنلۇققا ئۇچرىغان. بۇنىڭغا ئەگىشىپ، بىڭتۈەننىڭ سانائەت ئىشلەپچىقىرىش ۋە يېزا ئىگىلىكىدىكى كېرەكسىز سۇلارنىڭ ياخشى بىر تەرەپ قىلىنماسلىقى، ھەددىدىن زىيادە خىمىيەلىك تەركىبلىك ئوغۇتلارنىڭ تۇپراققا ئىشلىتىلىشى نەتىجىسىدە زەھەرلىك تۇپراقنىڭ ئىچىملىك سۇنى بۇلغىشىدەك ئاقىۋەتنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. ئەللىكىنچى يىللاردىكى ساپ، پاكىز دەريا، كۆل سۇلىرى يەتمىشىنچى يىللارغا كەلگەندە شورلىشىش دەرىجىسى خىتاينىڭ ئىچىملىك سۇ ئۆلچىمىدىن ئېشىپ كەتكەن. توقسىنىنچى يىللارغا كەلگەندە بولسا تارىم دەريا ئېقىنلىرىنىڭ شورلىشىش نىسبىتى خىتاينىڭ دۆلەتلىك ئىچىملىك سۇ ئۆلچىمىدىن بەشتىن ئون ھەسسىگىچە ئېشىپ كەتكەن. ئىچىملىك سۇ سۈپىتىنىڭ بۇلغىنىشى بىۋاسىتە ھالدا تارىم ۋادىسىدىكى ئېكولوگىيەلىك تەڭپۇڭلۇقنى بۇزۇپ، ئۇيغۇرلار زىچ ئولتۇراقلاشقان جەنۇبىي ئۇيغۇر دىيارىدا ئۇيغۇر قاتارلىق يەرلىك خەلقلەرنىڭ ھاياتى ۋە تۇرمۇشىغا ئېغىر تەھدىت پەيدا قىلغان. دەرۋەقە، بىڭتۇەننىڭ ئەسلىگە كەلتۈرۈلۈشى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئەڭ ئېغىر زىيانكەشلىكنىڭ يېڭىچە ئۇسۇلدا قايتا باش كۆتۈرۈشى بولۇپ قالغان. بىڭتۇەننىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىكى جىنايەتلىرى يالغۇز مۇھىت بۇلغاش، بايلىق مەنبەلىرىنى كونترول قىلىۋېلىش ۋە خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن بىرلىكتە ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن قانلىق باستۇرۇشلاردا باش رول ئېلىش بىلەنلا چەكلىنىپ قالماستىن، بەلكى يەنە خىتاي كومپارتىيىسى ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يۈرگۈزۈپ كەلگەن بارلىق جىنايەتلىرىدە دۆلەت تېررورلۇقىنىڭ ۋاسىتىسى بولۇپ كەلگەن خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ مۇستەملىكە ئۇيغۇرلار ۋەتىنىدىكى بارلىق جىنايەتلىرىنىڭ ئاخىرقى نۇقتىسى دەل ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ئاشكارا يوسۇندا مەيدانغا چىقىرىلىشى بولۇپ، گەرچە خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇزۇنغا سوزۇلغان، ئالدىن پىلانلانغان ۋە ئىنچىكىلىك بىلەن يۈرگۈزۈلگەن بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ تاشقى دۇنيانى ئاسانلا ئالداپ كېتەلەيدىغانلىقىغا كۆزى يەتكەن بولسىمۇ، ئەمما رېئاللىق دەل بۇنىڭ ئەكسىچە بولماقتا.